مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىرىنچى ئۆكتەبىر خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يەتمىش تۆت يىللىق دۆلەت بايرىمى كۈنى خىتاينىڭ نۇرغۇن دۆلەتلەردە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا ۋە كونسۇلخانىلىرىنىڭ ياكى شۇ دۆلەتلەردىكى ھۆكۈمەت بىنالىرىنىڭ ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزۈپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشى جازا لاگېرلىرىنى تاقىشىنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا، ياپونىيە، كانادا، بېلگىيە، گوللاندىيە، گېرمانىيە، فىرانسىيە، ئاۋسترالىيە، ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىكى نامايىشلارغا ئۇيغۇرلاردىن سىرت تىبەتلەر، تەيۋەنلىكلەر، خوڭكوڭلۇقلار ۋە شۇ يەرلىك قوللىغۇچىلارمۇ قاتنىشىپ، خىتاينىڭ باستۇرۇشى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە كېڭەيمىچىلىك سىياسىتىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ياپونىيە پايتەختى توكيودىكى نامايىشنى ئۇيۇشتۇرغان تەشكىلاتلارنىڭ بىرىدۇر بۇ تەشكىلاتنىڭ رەئىسى ئەخمەت لېتىپ ياپونىيە ۋاقتى گېزىتىگە نامايىشنىڭ مەقسىتىنى چۈشەندۈرۈپ ئەگەر بىز بۇ بېسىمغا تىز پۈكسەك ۋە ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلساق ئۇلار دۇنيانى تەھدىت ئارقىلىق كونترول قىلالايدۇ دېگەن خاتا ئۇچۇرنى بېرىپ قويىمىز دېگەن ئامېرىكىدىكى نامايىش ئاقساراينىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ئۇيۇشتۇرغان بۇ نامايىشتا جەمئىيەت رەئىسى ئەلفىدار ئېلتەبر قاتارلىق پائالىيەتچىلەر سۆز قىلىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشتا تېخىمۇ كۈچلۈك تەدبىرلەرنى ئېلىشنى تەلەپ قىلغان نامايىشقا قولىدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىنى كۆتەرگەن بىرەر يۈزدەك نامايىشچى قاتناشقان نامايىشتا يەنە ئائىلە ئەزاسى خىتاي لاگېرىدىكى ئۇيغۇرلاردىن قەلبىنۇر ئابدىغېنى سۆز قىلىپ لاگېرلار تاقىلىپ تۇتقۇنلار قويۇپ بېرىلگىچە نارازىلىق ھەرىكىتىنى داۋاملاشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بىلدۈرگەن ئەنگلىيە پايتەختى لوندوندىكى نامايىشتا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توختىتىلسۇن خوڭكوڭغا ئەركىنلىك تىبەتلەرگە ئەركىنلىك دېگەن لوزۇنكىلارنى كۆتەرگەن نامايىشچىلار لوندوننىڭ مەركىزىي كوچىلىرىدا يۈرۈش قىلغان

ئۆتكۈزۈلگەن جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئالماس قايتۇرما زەربىسى ئەركىن مۇشتلىشىش تۈرىنىڭ ئون سەككىزىنچى قېتىملىق مۇسابىقىسىدە رەقىبى لۇكاس سمىتنى يېڭىپ، مەزكۇر مۇسابىقىنىڭ چېمپىيونلۇقىغا ئېرىشكەن. يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن ئاتمىش ئالتە كىلوگىراملىقلارنىڭ ئەركىن مۇشتلىشىش تۈرىدە ئۇچىسىغا شەرقىي تۈركىستان بايرىقى بىلەن ئۇيغۇر دەپ يېزىلغان كۆك مايكا، بېشىغا ئۇيغۇر دوپپىسىنى كىيىپ مەيدانغا چۈشكەن يىگىرمە ئۈچ ياشلىق، ئابدۇجېلىل مۇھەممەد تاماشىبىنلارنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى قوزغىغان. مۇسابىقىدە ئاتمىش ئالتە پۈتۈن ئالتە كىلوگراملىق ئابدۇخېلىل مۇھەممەد رەقىبى جەنۇبىي ئاۋسترالىيەلىك مۇشتلاشچى يىگىرمە تۆت ياشلىق لۇكاس شىمىت بىلەن چېمپىيونلۇقنى تالاشقان. جەمئىي ئىككى مەيدان داۋاملاشقان تۆت مىنۇتتەك مۇسابىقىدە ئابدۇجېلىل مۇھەممەد بىرىنچى مەيداندىن باشلاپلا رەقىبى ئاتمىش يەتتە كىلوگراملىق لۇكاس شىمىتتىن ئۈستۈنلۈكنى تارتىۋالغان. ھەر بىر مەيدانى ئۈچ مىنۇت داۋاملاشقان مۇسابىقىنىڭ ئىككىنچى مەيدانى باشلىنىپ بىر مىنۇت بولغاندا، ئابدۇجېلىل مۇھەممەد رەقىبىنى يەرگە بېسىپ، بوينىدىن قاماللاش ئارقىلىق ئۇنىڭ نەپەس ئېلىشىنى قىيىنلاشتۇرۇپ، مەغلۇبىيىتىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر قىلغان. ئابدۇجېلىل مۇھەممەد مۇسابىقىدىن كېيىن قىلغان سۆزىدە تاماشىبىنلارغا ئۆزىنىڭ مەشىق گۇرۇپپىسى ۋە ئۇنىڭغا ھەمدەمدە بولۇشقا كەلگەن ئۇيغۇرلارغا رەھمەت ئېيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ بىرىنچى قېتىملىق مۇسابىقىدىن ساۋاق ئېلىپ، بۇ قېتىم تېخىمۇ ياخشى تەييارلىق بىلەن كەلگەنلىكى ۋە مېدالغا ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئابدۇجېلىل مۇھەممەد بىر ئەركىن مۇشتلىشىش تەنھەرىكەتچىسى بولۇپلا قالماي، ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان ياشلار بىرلىكىنىڭ باش كاتىپى بولغان بىر پائالىيەتچىدۇر. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ ئۇنىڭ ئىككىنچى قېتىم جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئەركىن مۇشتلىشىش مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشى بولۇپ، ئۇ ئىلگىرى ئون يەتتىنچى قېتىملىق جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئەركىن مۇشتلىشىش مۇسابىقىسىدە رەقىبى كرېين بورگ بىلەن مەيدانغا چۈشۈپ، ئۇنىڭغا ئۇتتۇرۇپ قويغان ئىكەن. لېكىن ئۇ بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە رەقىبىگە قارىتا باشتىن ئاخىر كۈچلۈك پوزىتسىيەنى.
ئىپادىلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بېرى بەزى غەرب ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشىغا كونتروللۇق ئاستىدا يول قويماقتا. خىتاي دائىرىلىرى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا فرانسىيە ئاگېنتلىقى مۇخبىرلىرىنىڭ قەشقەر، يەكەن قاتارلىق جايلاردا زىيارەتتە بولۇشىغا يول قويغاندىن كېيىن، بۇ قېتىم ئاۋسترالىيە تېلېۋىزىيە قانىلى ئەي بىي سىنىڭمۇ رايوندا زىيارەتتە بولۇشىغا كونتروللۇق ئاستىدا يول قويغان. لېكىن مەزكۇر تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ بىرىنچى ئۆكتەبىر تارقاتقان خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا ئويۇن تاماشا ماكانى قىلىپ كۆرسەتمەكچى بولۇۋاتقان بۇ رايوندا ئۇلارغا ئۇستىلىق بىلەن پەدەزلەنگەن سەھنىلەر كۆرسىتىلگەن خىتاي تېخى ئالدىنقى يىللاردا بىر قانچە مىليون ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان خەلقلەر لاگېرلارغا قامىلىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان بۇ رايوننىڭ ساياھەت گۈللەنگەن كىشىلەر ئىناق بولغان بىر مەدەنىيەت كارتىنىسىنى سىزىشقا تىرىشقان خەۋەردە تەكىتلىنىشىچە دائىرىلەر بۇ زىيارەتتە مەزكۇر رايوننى خۇشال بىر جەمئىيەتتەك كۆرسىتىشكە تىرىشقان بولسىمۇ لېكىن مۇخبىرلارنىڭ رايوندىكى بۇرۇنقى ھەرقانداق بىر لاگېرنى زىيارەت قىلىشىغا يول قويۇلمىغان خەۋەردە ھالبۇكى بۇ لاگېرلاردا مىليوندىن ئارتۇق كىشىنىڭ قايتا تەربىيەلەش نامىدا خالىغانچە قامىلىپ ئايلارچە ھەتتا يىللارچە تۇتۇپ تۇرۇلغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن خەۋەردە يەنە ئىلگىرى لاگېردا يېتىپ چىققان بەزى ئۇيغۇرلارمۇ زىيارەت قىلىنغان ھالبۇكى بۇ سابىق لاگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى رادىكال دىنىي ئىدېئولوگىيەدە زەھەرلىنىپ لاگېردا تۈزىلىپ چىققانلىقىنى قەيت قىلىشى دىققەت قوزغىغان خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردا ئەي بىي سى قانىلى قەشقەرنى زىيارەت قىلغاندا تارتقان بىر فىلىمدە شۇ ۋاقىتتىكى ھېيتگاھ جامەسىنىڭ جۈمە نامىزىدا كىشىلەر كوچىلارغا پاتماي قالغان بولسىمۇ لېكىن بۇ قېتىم ھېيتگاھ جامەسىدىكى جۈمە نامىزىدا پەقەت بىر قانچە ئون كىشىنىڭ ناماز ئوقۇشى، نامازخانلار ئارىسىدا ئەللىك ياشتىن تۆۋەن كىشىلەرنىڭ بولماسلىقى دىققەت تارتقان. فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا قەشقەر، يەكەن قاتارلىق جايلارغا قاراتقان زىيارىتىدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى رايوننىڭ ئىجابىي كارتىنىسىنى سىزىشقا تىرىشقان بولسىمۇ، بىراق رايوندا باستۇرۇشنىڭ يەنە داۋاملىشىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى قارار ماقۇللاپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قورقۇنۇچلۇق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدە جاۋابكارلىقى بار تۆت خىتاي ئەمەلدارى بىلەن ئۇنىڭ بىر ھۆكۈمەت ئاپپاراتىغا ئېمبارگو يۈرگۈزگەن ئىدى. لېكىن زورۇق يېڭى ھەپتىلىك ژۇرنىلىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، شىۋېتسارىيە فېدېراتسىيە كېڭىشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا قارار ماقۇللاپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتايغا قاراتقان نىشانلىق ئېمبارگوسىنى ئىجرا قىلىشنى رەت قىلغان ئىكەن. ھالبۇكى، شۋېتسارىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارىغا ئاز كەم بىر يىلدەك بولغان بولسىمۇ، لېكىن شۋېتسارىيە ھۆكۈمىتى بۇ قارارنى ھازىرغا قەدەر ئاممىغا ئاشكارىلىمىغان. ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا يېتەكچىلىك رول ئوينىغان خىتاي ئەمەلدارلىرىدىن

مەزكۇر تەشكىلات ئىككىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، شىۋېتسارىيە فېدېراتسىيە كېڭىشىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئېنىق پوزىتسىيە بىلدۈرمەيلا قالماي، ئۆزىنىڭ بۇ جىددىي قارارىنى ئاممىغا ئوچۇق ئاشكارا ئېلان قىلمىغانلىقىنى ئەيىبلىگەن. باياناتتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دېيىلگەن. شىۋېتسارىيە كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتچىلىرىنىڭ بىخەتەر پاناھگاھى ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم كۆرسىتىپ، ئۆزىنى جىنايەتنىڭ شېرىكىگە ئايلاندۇرۇپ قويدى. پەقەت شىۋېتسارىيە ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن قويۇق ھەمكارلىشىش ئارقىلىقلا ئۇيغۇر خەلقى ئۇچرىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مەسئۇل كىشىلىرىنى جاۋابكارلىققا تارتالايدۇ. باياناتتا تەكىتلىنىشىچە، قىسقىسى، شۋېتسارىيە ئۆزىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان نورمال مۇناسىۋەت ئىستراتېگىيەسىگە خاتىمە بېرىشى كېرەك ئىكەن. شۋېتسارىيە بىلەن خىتاي بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا ئون يەتتىنچى قېتىملىق كىشىلىك ھوقۇق دىئالوگى ئېلىپ بارغان. شۋېتسارىيە دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دىئالوگدا ئۇلار تىبەت، ئۇيغۇر ۋە خوڭكوڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىكەن. خىتاي دائىرىلىرى ناھايىتى كۆپ مەبلەغ ئاجرىتىپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شايار ناھىيەسى بىلەن توقسۇ ناھىيەسى تۇتىشىدىغان شايارنىڭ يېڭى مەھەللە بازىرىنىڭ شىمالىدىكى ئۈچقات قەدىمىي خارابىلىقىنىڭ ئەتراپىغا خىتاي تارىخىدىكى خەن سۇلالىسىنىڭ ئاتالمىش غەربىي رايون تۇتۇق مەھكىمىسىنى ياساپ بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ساياھەتچىلەرگە رەسمىي ئېچىۋەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلەن بىرگە ئۇلارغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى تىلى مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى يوقىتىش ئۇيغۇر رايونىنى ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا شاياردىكى ئۈچقات قەدىمىي خارابىلىقىنىڭ ئەتراپىغا ئاتالمىش غەربىي رايون تۇتۇق مەھكىمىسى بەرپا قىلىپ خىتاي ساياھەتچىلىرىگە ئېچىۋېتىشى دىققەت قوزغىدى ئاتالمىش مەزكۇر خەن سۇلالىسى تۇتۇق مەھكىمىسى شەھەرچىسى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يەتمىش تۆت يىللىق بايرىمى كۈنى شۇنداقلا خىتاينىڭ ئاتالمىش ئالتۇن ساياھەت پەسلى باشلانغان بىر ۋاقىتتا ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىلگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۈچ قات قەدىمىي خارابىلىقىنىڭ ئەتراپىغا ياسالغان بۇ قۇرۇلۇش يەتتە يۈز قىرىق يەتتە مو يەرنى ئىگىلىگەن بولۇپ ئۇنىڭ ئومۇمىي بىنا قۇرۇلۇشى ئوتتۇز تۆت مىڭ كۋادرات مېتىر ئىكەن خىتاي دائىرىلىرى ئىلگىرى خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭ شايار يېڭى مەھەللە بازىرىدىكى ئۈچ قات قەدىمىي خارابىلىقى غەربىي خەن سۇلالىسىنىڭ ئاخىرقى دەۋرى ۋە شەرقىي خەن سۇلالىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدىكى غەربىي رايون تۇتۇق مەھكىمىسىنىڭ ئورنى دەپ بېكىتكەنلىكىنى ئېلان قىلغان لېكىن ئۇيغۇرشۇناسلار ۋە ئارخېئولوگلار خىتاينىڭ تارىخىي كىتابلىرىدا غەربىي رايون تۇتۇق مەھكىمىسى تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ لېكىن بۇنداق بىر ئەمەلىي ئورۇننىڭ ئۇيغۇر رايونىدا مەۋجۇت بولغانلىقىغا ئائىت ھېچقانداق بىر ئارخېئولوگىيىلىك ئىزنىڭ يوقلۇقىنى قەيت قىلىپ كەلگەن پەقەت خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىغا قايتا باھا بېرىپ تارىختىكى خىتاي سۇلالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىغا ئائىت يېڭى ئارخېئولوگىيىلىك ئىزلارنى كۆپلەپ ئېلان قىلىپ كەلمەكتە

تەپسىلاتىدا بولسۇن. مۇخبىرىمىزنىڭ تۈرمىلەر ھەققىدىكى ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا كېرىيە تۈرمىسىنىڭ ئون مىڭ مودىن ئارتۇق تېرىلغۇ يېرى بارلىقى بۇنى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھۆددە ئالغانلىقى ۋە بۇ يەرلەردە ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىدىغانلىقى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئامېرىكىدىكى لاۋگەي تەتقىقات ئورنىنىڭ تور بېتىدە خاتىرىلىنىشىچە، خىتايدا ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش تۈزۈمى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىدىن باشلانغان مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلغا كەلگەندە خەلقئارا ئورگانلارنىڭ ئىزچىل نازارىتى ۋە بېسىمى بىلەن خىتاي تەرەپ ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش تۈزۈمىنى بىكار قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئەمما تۈزۈم نامدا ئەمەلدىن قالغان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۆزگەرمىگەن. نەتىجىدە مىليونلىغان مەھبۇسلار ئېغىر ئەمگەكلەرگە سېلىنىپ، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن زەئىپلەشكەن. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ ۋەزىيەت ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن تېخىمۇ ئومۇملاشقان ۋە ئېغىرلاشقان. ئىجتىمائىي ئاخباراتلاردا ئۈزلۈكسىز چىقىپ تۇرۇۋاتقان ئۆلۈم خەۋەرلىرى بولۇپمۇ تۈرمىدىن چىقىپ ئۇزۇن ئۆتمەي جان ئۈزگەنلەرنىڭ رەسىملىرى تۈرمىدىكى قىيىن قىستاقنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئېغىر ئەمگەكنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىماقتا تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان كېرىيە تۈرمىسىدىكى بىر ئەترەت باشلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە مەن بىزنىڭمۇ كېرىيە لاۋگەي ئىككىنچى مەيدان دەيدىغان مەيدان بار مېنىڭدە لاۋگەي مەيدان بۇ لاۋگەي مەيداننىڭ شۇ ئاياغ يىجۇڭدۈي دەيدىغان بىر جۇڭدۈي بار ئاشۇيەردە مەن ئاشۇيەردە ئىشلەيتتىم مەن ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلدىن تارتىپ ئاشۇيەردە مەن مەزكۇر تۈرمىنىڭ ئون مىڭ مودىن ئارتۇق تېرىلغۇ يېرى بار بولۇپ بۇ يەرلەرنى خىتاي كۆچمەنلىرى ھۆددىگە ئېلىپ باشقۇرىدىكەن. خېنەنلىك بىر خەنزۇ باردى مۇشۇ لاۋگەي مەيداندا ئولتۇرمىش يەردە ئەمدى شۇ لاۋگەي مەيداندا ئانا.
قانچىلىك يېرى بار ئاشۇ تۈرمىنىڭ لاۋبەننىڭ شۇنىڭ قانچىلىك يېرى بار شۇ يەردە. بۇنىڭكى بىر مىڭ ئىككى يۈز موغا يېقىن يېرى باردى چىلانلىقتىن. ھەممىسى چىلانلىقمۇ؟ بۇرۇن بەش ئالتە يىل پاختا تېرىدى. پاختا تېرىپ كېيىن قانداق بولدى پاختىدىن چىلانغا ئۆزگەرگەن ۋاقتىدا بارىنى چىلان تېرىغان بۇ چىلان تېرىپ ئۇلاپ. شۇ لاۋگەي نۇڭچاڭدىكى ئومۇمىي يەرنىڭ سانى مىڭ ئىككى يۈزمۇ ياكى شۇ بىر خەنزۇ خېنەنلىكنىڭ قولىدىكى يەر مىڭ ئىككى يۈزمۇ؟ مىڭ ئىككى يۈز مومۇ؟

ئاشۇ كىماستا قىلىپ سېتىۋېتىقلىق يەرنى ئۈچ يىللىق تۆت يىللىق ئانداق سېتىقلىقكەن يەنە ئۈچ يىل تۆت يىلدىن كېيىن ۋاقتى توشسا تېرىيتتىم دېسە يەنە ياجىڭلىشىپ يەنە تېرىيتتى ئەگەر تېرىمايتتىم دېسە ياجىڭلاشقان پۇلنى بېرىپ يەنە قايتۇرۇۋېلىپ يەنە تېرىيتتىم دېگەن ئادەمگە ئانداق بېرىپ ئانداق قىلىدۇ يەنى مەزكۇر تۈرمىدىكى مەھبۇسلار بۇ تېرىلغۇ يەرلەردە

يەنە ئاشكارىلىنىشىچە مەزكۇر تۈرمىنىڭ كەيفاچۈ نامىدا سانائەت رايونىمۇ بار بولۇپ بۇنىڭدا سېمونت زاۋۇت پايپاق زاۋۇت پەلەي زاۋۇت ياغاچ زاۋۇت قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق زاۋۇت فابرىكىسى مەۋجۇت ئىكەن ئۇ زاۋۇتلار نېمە ئىش قىلىدىغان زاۋۇتلار ئۇ چاي زاۋۇت چاي زاۋۇتتىن باشقا يەنە نېمە بار ئۇ كەيفاچۈدە چاي زاۋۇتتىن باشقا ياغاچ زاۋۇت بار

مەزكۇر سانائەت رايونىدا قوغداش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان بىر ئامانلىق خادىمىنىڭ بايان قىلىشىچە بۇ زاۋۇت ۋە فابرىكىلاردا جازا مۇددىتى ئۆتەۋاتقان ئون مىڭدىن ئارتۇق مەھبۇس ئىشچى بولۇپ ئىشلەيدىكەن ھەر بىر زاۋۇتتا قانچىلىك ئادەم ئىشلەيدۇ سىزنىڭ ئاڭلىغىنىڭىز. بەشى چاققانلىقى بەش زاۋۇتتا تەك ئىككى يۈز ئۈچ يۈز بەش يۈزگە قەدەر ئادەم ئىشلەيدىغۇ دەيدۇ. ئاشۇ بىر سېختىمۇ. ھە. بىر زاۋۇتچۇ ئاشۇ سىز باۋئەنلىك قىلىدىغان بىر زاۋۇتتا.

مەلۇمات بېرەلمىدى ئەمما ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا خوتەن پېداگوگىكا ئالىي تېخنىكومىدىن بۆلگۈنچىلىك ۋە دىنىي ئەسەبىيلىك گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلگەن ئوتتۇز نەچچە ئوقۇتقۇچىنىڭ مەزكۇر تۈرمىدە جازا ئۆتەۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى مەلۇم بولۇشىچە كېرىيە تۈرمىسى ئاپتونوم رايونلۇق ج خ نازارىتى تەرىپىدىن بىۋاسىتە باشقۇرۇلىدىغان بىر تۈرمە بولۇپ بۇنىڭدا خوتەننىڭ ھەرقايسى ناھىيىلىرىدىن كېسىۋېتىلگەن مەھبۇسلار جازا ئۆتەيدىكەن

كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى تارىخىي جەھەتتە مۇستەھكەملەش تارىخنى ئۆزىگە پايدىلىق شەكىلدە بۇرمىلاش ئۈچۈن يۇنېسكودىن قانداق پايدىلانغانلىقى جۈملىدىن ئۇيغۇر ۋە تىبەت رايونىدىكى تارىخىي مىراسلارنى خىتايغا تەۋە قىلىۋېلىشقا ئۇرۇنغانلىقى كۆرسىتىپ بېرىلگەن ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىدا يۇنېسكو دۇنيادىكى مەشھۇر يادىكارلىقلارنى تىزىمغا ئېلىشقا باشلىغاندا كوممۇنىست خىتاي ھەدەپ ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ۋەيران قىلىۋاتاتتى ھالبۇكى بۈگۈنكى كۈندە خىتاي يۇنېسكوغا ئەڭ كۆپ پۇل ئىئانە قىلىدىغان ۋە ئەڭ كۆپ ۋەكىللەر ئەۋەتىدىغان دۆلەتكە ئايلاندى يۇنېسكومۇ خىتاي ئۈچۈن كۆپلىگەن تارىخىي مىراسلارنى تىزىمغا ئېلىپ بەردى بۇنىڭ ئىچىدە سەدىچىن سېپىلى ئەڭ باشتا كېلىدۇ تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى دوتسېنتى تارىخ پەنلىرى دوكتورى ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتاي بىلەن يۇنېسكونىڭ سەكسىنىنچى يىللاردىلا يېقىن مۇناسىۋەت قۇرۇپ بولغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى خىتاي سىرتقا ئېچىۋېتىش ۋە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش دېگەن سىياسىتى بىلەن بىرلىكتە ئاكتىپ شەكىلدە يۇنېسكو تەشكىلاتىنىڭ پائالىيىتىگە قېتىلىشقا باشلىغان. مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتتىمىدى يۇنېسكو تەشكىلاتى خىتايدا شۆبە قۇردى، شۇنىڭ بىلەن ئىككى تەرەپنىڭ مۇناسىۋىتىمۇ قويۇقلىشىشقا باشلىغان. بۇ خىتاي يۇنېسكو تەشكىلاتقا نۇرغۇن پۇل سېلىۋاتىدۇ. ئىككىنچىدىن، يۇنېسكودا پائالىيەتلىرىمۇ كۈچلۈك. مىسالغا ئۆسمۈرلەر ۋە ئاياللارنىڭكى مائارىپى ئۈچۈن خىتاي مۇشۇ كوڭزى مۇكاپاتى، ۋېنخۇي مۇكاپاتى، ھەتتا ماۋۇ سېتىچىن مۇكاپاتىمۇ بار. بۇ سېتىچىن مۇكاپاتى ئەمدى مۇشۇ خىتاينىڭكى سېتىچىننىڭ دۇنياغا تونۇلۇشى ئۈچۈن قىلىۋاتقان بىر پائالىيەت ئەمدى. بۇنىڭ مەقسىتىمۇ بىرىنچىدىن، خىتاينىڭكى نەچچە مىڭ يىللىق مەدەنىيەتلىك بىر دۆلەت بولغانلىقىنى تونۇتۇش، ئىككىنچىسى مۇشۇ ھازىرقى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تېررىتورىيەنىڭ ئىچىدىكى پۈتۈن مۇشۇ مەدەنىيەت يادىكارلارنىڭكى مۇشۇ ھازىرقى خىتاينىڭ بولغانلىقىنى، كى بۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇنى تېخى خىتاينىڭكى ئەمەس ئەمدى.
ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتايدىكى ئۇيغۇر تىبەت موڭغۇل قاتارلىق ئاساسلىق مىللەتلەرنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تارىخى ھازىر جۇڭگو تارىخى جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ تارىخى يەنى خىتايدا توقسەن نەچچە پىرسەنت نوپۇسنى ئىگىلەيدىغان خىتاي مىللىتىنىڭ تارىخىغا يۇغۇرۇۋېتىلگەن بولۇپ ئۇيغۇر رايونى بىلەن تىبەت رايونى ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى بولمىغان ھەمدە خىتايلار تەرىپىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىنمىغان ئەھۋالدا ئۇلار كوممۇنىست خىتاينىڭ تارىخ كىتابلىرىدا خىتاي تارىخىنىڭ ئايرىلماس قىسمى شەكلىدە بۇرمىلاپ چۈشەندۈرۈلگەن ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن، غەربىي قىسىمدىكى شىنجاڭدا ئۇيغۇرلار قىرىق پىرسەنتتىن ئارتۇق نوپۇسنى ئىگىلەيدۇ. ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى، تىلى ۋە مۇسۇلمانلىق ئېتىقادى ئۇلارنى خىتاينىڭ باشقا رايونلىرىدىن پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدۇ. ئون سەككىزىنچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا كىرىپ قالدى. مانجۇ ھۆكۈمرانلىرى ئۇ يەرنى شىنجاڭ، يەنى يېڭى تېررىتورىيە دەپ ئاتىدى. ئون يىلدىن بۇيان خىتاي بۇ رايوندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى كۈچەپ ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشقا باشلىدى. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى تەڭرىتاغنى دۇنيا مىراسى قىلىش ئۈچۈن يۇنېسكوغا يوللىغان ماتېرىيالىدا نومۇسسىزلىق بىلەن قەدىمدىن بۇيان جۇڭخۇا مىللەتلىرى بۇ زېمىندا ياشاپ مول ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيەتلەرنى ياراتتى دەپ يازغان شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ بۇرۇن خىتاينىڭ غەربىي قوۋۇق شەھەرچىسى ۋە قاتناش تۈگۈنى ئىكەنلىكىنى خىتاي شائىرلىرىنىڭ تەڭرىتاغنى مەدھىيەلەپ شېئىر يازغانلىقلىرىنى پاكىت قىلىپ كۆرسەتكەن مىڭ بەتكە يېقىن يېزىلغان بۇ تونۇشتۇرۇش ماتېرىيالىدا ئۇيغۇر دېگەن ئىسىم مەزكۇر رايوندىكى مىللەتلەرنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە بىر نەچچە يەردىلا تىلغا ئېلىنغان ئىلگىرى يۇنېسكو يىپەك يولىنىمۇ دۇنيا مەدەنىيەت مىراسى دەپ ئېتىراپ قىلىشنىڭ ئالدىدا خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ تارىخىنى بۇرمىلاپ چۈشەندۈرگەن بولۇپ خىتايلار بىلەن يەرلىك خەلقنىڭ ئارىلىشىپ ياشاپ ئورتاق بىر مەدەنىيەت بەلبېغى ھاسىل قىلغانلىقلىرىنى تونۇشتۇرغان دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ يۇنېسكونىڭ تىزىمغا ئېلىشىغا يوللىغان ئىلتىماسىدا خىتايغا تەۋە يىپەك يولى مەدەنىيەت مىراسلىرى تاكى ئوتتۇرا ئاسىياغىچە سوزۇلغان شەرقىي تۈركىستان بىلەن مۇناسىۋەتلىك خىتاينىڭكى ئىككى تارىخىي مەدەنىيەت يادىگارىنى ئىلتىماس قىلغان بىرسى سەكسەن يەتتىدە قوبۇل قىلغان شەرقىي تۈركىستان بويىچە سەددىچىن رايونلارنىڭكى مەدەنىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون تۆتتە بۇنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ ئەمدى مۇشۇ خىتاينىڭكى شيەندىن باشلاپ شەرقىي تۈركىستان بۇ تەڭرىتاغنىڭكى ئەتراپى بولۇپ ۋە بۈگۈنكى قىرغىزىستان قازاقىستانغىچە يەنى يەتتە سۇ رايونلارغىچە بارغان بىر رايوندىكى پۈتۈن تارىخىي يادىكارلارنى قوبۇل قىلغۇزغان بىر پروژېكتمۇ بار ئەمدى بۇ يەردە ئەمدى شەرقىي تۈركىستاندا مۇشۇ تۇرپاندىكى يارغول قەدىمىي شەھىرى، قاراخوجا، ئۇنىڭدىن كېيىن بەشبالىق، ئۇنىڭدىن كېيىن قىزىل مىڭئۆي، سۇباشى بۇددىست تاپىناقلىرى، ئۇنىڭدىن كېيىن كۇچا تەرەپتىكى قىزىل قارغا دېگەن رايونلارمۇ مۇشۇ مەدەنىيەت يادىگار تىزىملىقىغا كىرگەن. ئۇنىڭدىن باشقا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ماددىي بولمىغان مەدەنىيەت يادىگارلار دېگەن بىر تىزىملىقتىمۇ ئۈچ چوڭ يادىگار بار، بۇ بولسا مۇقام، مەشرەپ ۋە ماناس. شۇنىڭغا خىتاي بىر چەتتىن ئۆزىنىڭكى تېررىتورىيەنىڭ ئىچىدىكى پۈتۈن تارىخىي يادىگارلارنىڭ جۇڭگونىڭ بولغانلىقىنى، يەنە بىر چەتتە شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ئەۋزەل بولغان، خاس بولغان بەزى مەدەنىيەتلەرنىمۇ يوقىتىۋاتىدۇ.
ماقالىدە قەيت قىلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەلىپىگە بىنائەن يۇنېسكو ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل يۈەن سۇلالىسىغا ئائىت تىبەت ھۆججەتلىرىنىمۇ دۇنيا مىراسىغا كىرگۈزگەن بولۇپ بۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى موڭغۇللار ھۆكۈمرانلىق قىلغان يۈەن سۇلالىسىغا ئائىت ۋەسىقىلەرنىمۇ خىتاينىڭ تىبەتلەرنىڭ دىنىي تۈزۈمى ۋە مەدەنىيىتىگە كەڭچىل سىياسەت قوللىنىشى دېگەن مەنىدە چۈشەندۈرۈپ تىبەت بىلەن خىتاينىڭ ئەزەلدىن بىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولغان ئومۇمەن ئېيتقاندا خىتاي كومپارتىيىسى خىتاينى مەركەز قىلغان كىملىك ئېڭىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ يۇنېسكو تىزىمىغا ئالغان دۇنيا مىراسلىرىغا قوشقان تۆھپىسىنى سۇسلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە ئىكەن مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارغا قارىغاندا دۇنيادىكى كۆپ خىل مەدەنىيەتلەرنى قوغداش ۋە گۈللەندۈرۈش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان بې دې تې مائارىپ ئىلىم پەن ۋە مەدەنىيەت تەشكىلاتى يەنى يۇنېسكونىڭ ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي يۆلەنچۈكى خىتاي بولۇپ يۇنېسكونىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىللىق خام چوتىنىڭ ئون بەش پىرسەنتىدىن كۆپىنى خىتاي تەمىنلىگەن شۇڭا خىتاي يۇنېسكوغا ئەزا دۆلەتلەرنى كونترول قىلىپ ئۆزىنى ئاقلاپ مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا دائىر ئەندىشە ۋە تەنقىدلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنى توسىدىكەن بىز يۇنېسكونىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش جەھەتتە بىرەر ئىش قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن خىتاينىڭ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا ئىنكاس قايتۇرمىغانلىقى ھەققىدە سوئال سوراپ خەت يازدۇق يۇنېسكونىڭ تاراتقۇ ئىشلىرىغا مەسئۇل خادىمى توماس ماللارد

بۇ ئەھدىنامىگە قول قويغان دۆلەتلەر ۋە ئەزا دۆلەتلەر بۇ مىراسلارنى قوغداش ۋە ئاسراشقا جاۋابكار مەسىلە كۆرۈلگەندە يۇنېسكو كونكرېت ئەھۋالغا ئاساسەن ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ ئۇلارنى بىر تەرەپ قىلىدۇ ئەگەر يۇنېسكو مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ تىزىمىغا ئېلىنغان جايلار ھەققىدە ئېنىق ۋە ئىشەنچلىك ئۇچۇرلارنى تاپشۇرۇۋالسا ئەزا دۆلەتلەرنىمۇ ئۇنىڭدىن خەۋەردار قىلىدۇ ۋە ئىنكاس قايتۇرىدۇ بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا يۇنېسكو ئاممىۋى جەمئىيەتلەرنىڭ شىنجاڭ ۋەزىيىتى ھەققىدىكى دوكلاتىنى تاپشۇرۇۋالدى شۇندىن بۇيان يۇنېسكو تەتبىقلاشقا بولىدىغان قائىدە نىزاملارغا ئەمەل قىلىپ ئەزا دۆلەتلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ھەمبەھىرلەپ كەلمەكتە مەلۇم بولغىنىدەك يۇنېسكو ئۇيغۇر مۇقامى بىلەن مەشرەپنى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى تۇرپاندىكى كارىزنى نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىقىغا نامزات قىلىپ بېكىتكەن بولسىمۇ ئۇلارنى قوغداش ئۈچۈن ھېچقانداق ئىش قىلمىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىنى قاتتىق ئەيىبلەش بىلەن بىرگە ئىككى مىڭ يىللىق كارىز مەدەنىيىتىنى قۇتۇلدۇرۇش توغرىلىق چاقىرىق قىلغان شۇنداقلا مۇقام مەشرەپ قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداشنى تەلەپ قىلغان ئىدى لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا تەتقىقاتى ئىنستىتۇتى پروفېسسورى رېيچېل خاررىس خانىم يۇنېسكونى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قوغداشقا ھەيدەكچىلىك قىلىش ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى بىز شۇنى ئېنىق دېيەلەيمىزكى، خىتاي يۇنېسكو ئېتىراپ قىلغان مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئۇنىڭ ئىگىلىرى بولغان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئەمەس، ئۆز مەنپەئەتىگە ئىشلىتىۋاتىدۇ. بۇ يىلنىڭ بېشىدا بىز يۇنېسكو ئېتىراپ قىلغان ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىدىن بولغان مەشرەپ ھەققىدە دوكلات تەييارلىدۇق. بىز شۇنى كۆردۇقكى كۆپلىگەن مەشرەپلەردە يىگىت بېشى بولغانلارنى خىتاي تۈرمىگە سولىدى خەلق ئىچىدە مەشرەپ ئۆتكۈزۈش چەكلەندى بەلكى يەرلىك ھۆكۈمەت مەشرەپتىن پايدىلىنىپ ساياھەت تەشۋىقاتى ئېلىپ باردى شۇڭا بىز يۇنسكوغا تەكلىپ سۇنۇپ مەشرەپ ۋە مۇقاملارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ھەققىدە مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدۇق

بىز تېخى يېقىندا خىتاينىڭ يۇنېسكوغا تۇرپاندىكى سۇغىرىش سىستېمىسى بولغان كارىزلار ھەققىدە بىر تۈرنى ئىلتىماس قىلغانلىقىنى ئاڭلىدۇق خىتاي خەۋەرلىرى گېزىتى ئېلان قىلغان خەۋەرگە قارىغاندا كارىز ھازىر ساياھەتچىلەرنىڭ لىفت بىلەن قۇملۇق ئاستىدىكى سۇ يولىغا چۈشۈپ ساياھەت قىلىدىغان مەنزىرە رايونىغا ئايلىنىپ قاپتۇ ئۇنىڭدىن باشقا يېقىن ئەتراپتىكى زاۋۇتلارنىڭ خىمىيىلىك بۇلغىمىلارنى سۇغىرىش سىستېمىسىغا قويۇپ بېرىشى مۇھىت بۇزغۇنچىلىقى ھەققىدە ئېغىر ئەندىشە پەيدا قىلىدۇ شۇڭا بىز يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنى كارىزنىڭ نامىدىن پايدىلىنىپ سۇنغان ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلماسلىققا چاقىردۇق
بۈگۈن ئەكسىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى مىراسلىرىنى مۇزېيخانىلارغا مەھكۇم قىلىپ ئۇنى داۋاملاشتۇرۇش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشقا يول قويمىغان بولۇپ يۇنېسكونىڭ دۇنيا مىراسلىرى تىزىملىكىدىكى مۇقام مەشرەپلەرنىمۇ ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيەت مىراسلىرى قاتارىدا تەشۋىق قىلىۋاتقانلىقى ھەمدە ئۇلارنى شىنجاڭ ساياھەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن كوزۇر قىلىپ قوللىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دوكتور دەررېن بايلېر ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. خىتاي ئۇلاردىن، يەنى يۇنېسكو تىزىمغا ئالغان تارىخىي مىراسلاردىن خەلقئارا ئىناۋەت ۋە ئەمەلىي كۈچ جەھەتتىن مەنپەئەتلىنىپلا قالماي، ساياھەتچىلىكتىنمۇ مەنپەئەتلەنمەكتە.

دوكتور ئەركىن ئەكرەم خىتاينىڭ ھازىر يۇنېسكو تىزىمىغا ئالغان مەدەنىيەت مىراسلىرىنى خىتاينىڭ يۇمشاق كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا جۈملىدىن ئۆز تارىخىنى ئۇلۇغلاشقا ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىشقا ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بۈگۈن خىتاي يۇنېسكوغا ئىلتىماس قىلىپ قوبۇل قىلغۇزغان مەدەنىيەت يادىكارلار ئەللىك يەتتە دانە بار ئەمدى يەنە بىر سەۋەب بولسا ئەمدى بۇ خىتاي نىڭكى بۇ تارىخىي يادىگارنى دۇنياغا تونۇتۇش بىلەن بىرلىكتە تۇرىزمنى جانلاندۇرۇش ھەم ئىچكى تۇرىزمنى ھەمدە خەلقئارادىكى تۇرىزمنى جانلاندۇرۇش چۈنكى نۇرغۇن خەقلەر مۇشۇ يۇنېسكونىڭكى تىزىملىقىدا بولغان خىتاي مەدەنىيەت يادىگارلارنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن خىتايغا كېلىدۇ شۇنىڭ بىلەن تۇرىزممۇ مۇشتاق جانلىنىدۇ ئەمدى يىغىپ كەلگەن چاغدا ئەمدى يۈكسىلىۋاتقان خىتاي ئەمدى

ئىشغالىيىتىگە قارشى نارازىلىق نامايىشلىرى ئۆتكۈزگەن شۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن گوللاندىيە، شۋېتسىيە، گېرمانىيە، نورۋېگىيە، فىرانسىيە قاتارلىق ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ ئولتۇراقلاشقان ياۋروپا دۆلەتلىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىرىنچى ئۆكتەبىر نامايىشى ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر. ياۋروپا دۆلەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ياۋروپادىكى ھەر قايسى ئۇيغۇر تەشكىلاتلارنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن گوللاندىيە شۋېتسىيە گېرمانىيە نورۋېگىيە فرانسىيە قاتارلىق ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپرەك ئولتۇراقلاشقان ياۋروپا دۆلەتلىرىدە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستانغا قاراتقان ئىشغالىنىڭ يەتمىش تۆت يىللىقىغا قارشى كەڭ كۆلەملىك نارازىلىق نامايىشلىرى ئۆتكۈزدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېيىلگەن يەنى بىرىنچى ئۆكتەبىر خىتاينىڭ ھەشەم ۋە داغدۇغا بىلەن تەبرىكلەۋاتقان دۆلەت بايرىمى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۆز ئۆزىگە خوجا بولۇپ مۇستەقىل ياشاش ئارزۇلىرىنىڭ ۋە ھەقلىرىنىڭ زورلۇق بىلەن تارتىۋېلىنغان ماتەم كۈنىدىن ئىبارەتتۇر شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئۈچۈن مۇستەملىكىچىلىكنىڭ ئىشغال ۋە زۇلۇم دەۋرىنىڭ باشلانغان كۈنىدۇر شەرقىي تۈركىستان خەلقى خىتاينىڭ شىنجاڭ ئەزەلدىن ۋەتىنىمىزنىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى دېگەن بۇ سەپسەتىسىنى ئىزچىل تۈردە قەتئىي رەت قىلىپ كەلدى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات مۇھەممىدى بۇ قېتىملىق دۇنيا مىقياسىدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشلىرىنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى بۇ ئارقىلىق يەنە بىر قېتىم جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان شەرقىي تۈركىستاندىكى تۈركىي مىللەتلەرنىڭكى خىتاينىڭكى مۇستەملىكىسىنى ئەسلا قوبۇل قىلمىغانلىقىنى ۋە قىلمايدىغانلىقىنى ۋە ئۆزلىرىنىڭكى ھۆر، ئەركىن، مۇستەقىل ياشاش ئارزۇسىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئىپادە قىلغان بولدى.
بۇ قېتىملىق خىتايغا قارشى كەڭ كۆلەملىك نامايىشلار يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىردىن باشلاپ ياۋروپادىكى دۆلەتلەردە باشلانغان. يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر، يەنى جۈمە كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ميۇنخېندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزگەن. ميۇنخېندىكى نامايىشقا ئۇيغۇرلاردىن باشقا گېرمانىيە باۋارىيە شتاتلىق پارلامېنتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ماركۇس رىندېرشپاخېر باۋارىيە پارلامېنتى دىنلار ئارا دىيالوگ كومىتېتىنىڭ ميۇنخېن ۋەكىلى ماريان خوفمان قاتارلىق كىشىلەرمۇ قاتنىشىپ نۇتۇق سۆزلىگەن ماركۇس ئەپەندى سۆزىدە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى جازا لاگېرلىرىغا سولاپ ئۇلارنى پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن تارىخ بەتلىرىدىن ئۆچۈرمەكچى بولغانلىقى ھەمدە بۇنىڭ ئۈچۈن يۈرگۈزۈۋاتقان تۈرلۈك ۋەھشىي سىياسەتلىرىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن ئۇ بۇ خىل قىرغىنچىلىقلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى ھەرگىزمۇ تىز پۈكتۈرەلمەيدىغانلىقىنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىنلىك يولىدىكى بۇ كۈرەش مۇساپىسىدە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن گوللاندىيەنىڭ دەن ھاخ ۋە ئامستېردام شەھەرلىرىدىمۇ كەڭ كۆلەملىك نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يىلقى نامايىشنىڭ تولىمۇ ئۆزگىچە بىر شەكلى گوللاندىيەنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مەركىزى بولغان دەن ھاختا ئۆتكۈزۈلگەن گوللاندىيە پايتەختى ئامستېردامدىكى دام مەيدانىدا ئۇيغۇرلار تىبەتلەر خوڭكوڭلۇقلار ۋە جەنۇبىي موڭغۇلىيەلىكلەرنىڭ خىتايغا قارشى بىرلەشمە نامايىشى ئۆتكۈزۈلگەن گوللاندىيە ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن دەن ھاختىكى نامايىشتا گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئەللىكتىن ئارتۇق ماشىنا بىلەن ئاپتوموبىل ئەترىتى تەشكىللەپ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى ۋە خىتايغا قارشى تۈرلۈك لوزۇنكىلارنى ئېسىپ دەن ھاخ شەھىرىنى ئايلىنىپ كۈچ كۆرسەتكەن ماشىنا ئەترىتى ئاخىرىدا دەن ھاختىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا توختاپ نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بارغان ئامېرىكىدىن قايتىپ كېلىپلا بۇ نامايىشقا قاتناشقان گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي ئۇچۇر بېرىپ ئۆتتى بۈگۈن بىرىنچى ئۆكتەبىر ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان دۆلىتىمىز ئىشغالىيەتچى خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان كۈن بىز ئۈچۈن بىر ماتەم كۈن مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن گوللاندىيەدە شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى گوللاندىيەنىڭ ئىقتىسادىي سىياسىي مەركىزى بولغان دەن ھاخ شەھىرىدە ئەللىك ماشىنىلىق يۈرۈش نامايىشى ئۆتكۈزدۇق، لوزۇنكىلارنى ماشىنىلارغا چاپلاپ، تەرتىپ بويىچە خىتاي كونسۇلى ئالدىغا كەلدۇق. خەلقئارا سوت مەيدانى ئۇنىڭ ئالدىدا ئايلىنىپ، ئىككى قېتىم ئۇ يەرنى ئايلىنىپ ئۆتتۇق. دەن ھاخنىڭ ئۆزىنىڭكى خەلقلەر كۆپ توپلىشىدىغان، ساياھەت قىلىدىغان مەركەز بولغان مانا شۇ كېيزىسترات دەيدۇ. ئۇ يەردىمۇ يەنە بىر قېتىم ئۇ يەرنى ئايلاندۇق. خىتايلارنىڭكى مەخسۇس بىر رايونى بار. شۇ خىتايلار بازىرىغا كەلگەن ۋاقتىمىزدا بىز ئىككى قېتىم ئايلاندۇق ئۇ يەرنى. ئۇنىڭسىز ئۇلار ئۆزى بايرام تەبرىكلەۋاتقان كۈن بولغاچقا، بىز ئاشۇ يەردىن ئۆتكەن ۋاقتىمىزدا خىتايلار داڭ قېتىپ قالدى، ھەتتا بەزىلىرى قاراشقا جۈرئەت قىلالماي كەتتى.
بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى يەنە نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن نورۋېگىيە پايتەختى ئوسلودىكى خىتاي باش ئەلچىخانىسى ئالدىدىمۇ كەڭ كۆلەملىك نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن. نامايىش شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشى بىلەن باشلانغان بولۇپ، نامايىشتا ئۇيغۇرلارغا ئازادلىق، خىتاي ئىشغالىغا ياق، شەرقىي تۈركىستانغا ھۆرىيەت دېگەندەك شوئارلار توۋلىنىپ، ئوسلودىكى خىتاي ئەلچىخانىسى جايلاشقان كوچىنى لەرزىگە سالغان. فىرانسىيە پايتەختىكى پارىژدىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدىمۇ فىرانسىيەدىكى ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، خوڭكوڭلۇقلار، موڭغۇللار ۋە ۋيېتناملىقلارنىڭ، خىتايغا قارشى بىرلەشمە نارازىلىق نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن فرانسىيەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئادىلجان ئەپەندى بۈگۈنكى نامايىش ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ ئۆتتى نامايىشتا توۋلانغان ئاساسلىق شوئارلار ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات تىبەتتىن چىقىپ كەت تىبەت تىبەتلەرگە مەنسۇپ ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك دېگەنگە ئوخشاش شوئارلار توۋلاندى بۇندىن باشقا يەنە ئەنگلىيە پايتەختى لوندون، شىۋېتسىيە پايتەختى ستوكھولم قاتارلىق شەھەرلەردىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا كەڭ كۆلەملىك بىرلەشمە نامايىشلار ئۆتكۈزۈلگەن. شىۋېتسىيەدىكى نامايىش جەريانىدا خىتاي ئەلچىخانىسى يۇقىرى ئاۋازلىق كانايلار بىلەن قىزىل ناخشىلارنى قويۇپ، نامايىشچىلارنىڭ ئاۋازىنى باستۇرۇشقا ئۇرۇنغان. لوندوندىكى نامايىش مەيدانىدا بىر تۈركۈم خىتايلار قىزىل ناخشا. توۋلاپ، قالايمىقانچىلىق چىقىرىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ئەمما ساقچىلار تەرىپىدىن ئۇزاقلاشتۇرۇلغان.
ئوتتۇزىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۆزبېكىستان پايتەختى تاشكەنت شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۆزبېكىستان گۈزەل سەنئەت ئاكادېمىيەسىنىڭ فوتو سۈرەتلەر سارىيىدا، ئۇيغۇر رەسساملىرىنىڭ تەسۋىرىي سەنئەت ئەسەرلىرىنىڭ خەلقئارالىق كۆرگەزمىسىنىڭ رەسمىي ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. مۇراسىمدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە سەنئىتىگە يۇقىرى باھالار بېرىلدى. ئالتىنچى ئۆكتەبىرگىچە داۋام قىلىدىغان بۇ پائالىيەتتە ئۇيغۇر رەسساملىرىنىڭ ئەسەرلىرى كۆرگەزمە قىلىنىدىكەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر. ئوتتۇزىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۆزبەكىستان پايتەختى تاشكەنت شەھىرىدىكى ئۆزبەكىستان گۈزەل سەنئەت ئاكادېمىيەسىنىڭ فوتوسۈرەتلەر سارىيىدا ئۇيغۇر رەسساملىرىنىڭ تەسۋىرىي سەنئەت ئەسەرلىرىنىڭ خەلقئارالىق كۆرگەزمىسىنىڭ رەسمىي ئېچىلىش مۇراسىمى بولۇپ ئۆتتى. ئۇنىڭغا ئامېرىكا، ياۋروپا، تۈركىيە، ئوتتۇرا ئاسىيادىن ھۆكۈمەت، جەمئىيەتلىك تەشكىلاتلار، ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ۋەكىللىرى، رەسساملار، ئالىملار، ياشلار ۋە باشقىلار قاتناشتى. كۆرگەزمىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆزگە چىققان ئەربابلار ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە يۇقىرى باھالىرىنى بېرىشتى. كۆرگەزمە ئۆزبېكىستان سەنئەت ئاكادېمىيەسى، ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى، تاشكەنت فوتوسۈرەتلەر سارىيى، تاشكەنت شەھىرى سېرگېلى ناھىيەلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى، مىڭ بىر سەنئەت لايىھەسى تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلدى. كۆرگەزمىنى ئۆزبەك، ئۇيغۇر ۋە ئىنگلىز تىللىرىدا ئېلىپ بارغان ئۇنىڭ رىياسەتچىلىرى مۇنداق كۆرگەزمىنىڭ ئۆزبېكىستاندا تۇنجى قېتىم ئۆتۈۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ، بۇ كۈننىڭ تارىخىي بىر ۋەقە بولۇپ قالىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇلار يەنە مەدەنىي مىراس دەپ ئاتالغان بۇ كۆرگەزمىنىڭ بارلىق رەسساملارنىڭ بېشىنى قوشۇپ، يېقىندىن تونۇشۇش ۋە ئەسەرلىرىدىن روھىي ئوزۇق ئېلىش پۇرسىتىگە ئىگە قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇلارنىڭ ئېيتىشىچە، تۈرلۈك مەملىكەتلەرنىڭ سەنئەت مەكتەپلىرىدە تەھسىل كۆرۈپ، دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئۆلكىلىرىدە ياشاپ، ئىجاد قىلىپ، دۇنياغا داڭقى چىققان ئاتاقلىق رەسساملارنىڭ ئەسەرلىرى بىر يەرگە يىغىلىپ، كۆپ مىللەتلىك ئۆزبەكىستان خەلقىگە، مېھمانلارغا، پۈتكۈل دۇنياغا تونۇلماقتا ئىكەن. كۆرگەزمىنىڭ ئېچىلىش سۆزىنى ئۆزبەكىستان گۈزەل سەنئەت ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى، ئۆزبەكىستان خەلق رەسسامى ئەكمەل نۇر سۆزلىدى. ئۇ مەزكۇر كۆرگەزمىنىڭ ئېچىلىشىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ پەقەت ئۆزبەكىستان تەسۋىرىي سەنئىتىلا ئەمەس، بەلكى مەدەنىيىتىدىمۇ چوڭ يېڭىلىق بولغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇنىڭغا چوڭ ئۇتۇقلار تىلىدى. ئاندىن سۆزگە چىققان ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ئۆزبەكىستاندىكى باش ئەلچىسى جوناتان خېنىگ مەزكۇر كۆرگەزمىگە ئۆزىنى تەكلىپ قىلغان بارلىق ئۇيۇشتۇرغۇچىلارغا مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. سالام ئەلەيكۇم. مەن سىز بىلەن ئېكەنلىگىمدەن جۇدا مەمنۇنمەن، جۇدا خۇرسەندمەن بۇ كۆرگەزمە تەكلىكى. بۈگۈنكى مەدەنىي مىراسىمىزدىن، لايىھەمىزدىن مەمنۇن بولدۇم. مەدەنىيەت ھەم سەنئەت ھەر بىر مىللەت ئۈچۈن ئۆزىگە خاس بىر كۈرەش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۆزبەكىستاندا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ، ئۇيغۇر ئىنسانلىرىنىڭ باشقا خەلق بىلەن گارمونىيەدە ياشىشى ۋە ئۆزلىرىنىڭ بايراملىرىنى تەبرىكلىشىدىن خۇرسەنمەن. نۆۋەتتە سۆزگە چىققان ئۆزبەكىستان ۋە روسىيە گۈزەل سەنئەت ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى، ئۆزبەكىستان خەلق رەسسامى، گىننېس رېكوردىنىڭ ساھىبى، كۆرگەزمە تەشكىلاتچىلىرىدىن بىرى لېكىم ئىبراھىموف كۆرگەزمىگە كەلگەن مېھمانلارغا رەھمەت ئېيتىپ، ئۇنىڭ ئۇتۇقلۇق ئۆتۈشىگە ئۈمىد قىلدى. ئۇيغۇر رەسساملىرىنىڭ مەزكۇر تەسۋىرىي سەنئەت ئەسەرلىرىنىڭ كۆرگەزمىسىدە سۆزگە چىققان قازاقىستان رەسساملار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى، قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ئەربابى ئەخمەت ئەھەت، قىرغىزىستاننىڭ خەلق رەسسامى سابىت باباجانوف ۋە باشقىلار ئۇيغۇر تەسۋىرىي سەنئىتىنىڭ تارىخى، بۈگۈنكى ئەھۋالى، مەملىكەتلەر، مىللەتلەرئارا دوستلۇق ھەققىدە ئۆز پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئەخمەت ئەھەت قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك ئېتنو-مەدەنىيەت مەركىزى نامىدىن ئۆزبەكىستانلىق رەسسام ئىمەر مەنسۇرۇفقا، قىرغىزىستانلىق رەسسام سابىت باباجانوفقا، گېرمانىيەلىك رەسسام مەرۋايىت ھاپىزغا مەركەزنىڭ ساخاۋەت مېداللىرىنى تاپشۇردى. سۆز ئالغان ئۆزبەكىستان ژۇرنالىستىكا ۋە ئاممىۋى باغلىنىشلار ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ باشلىقى، سىياسەتشۇناس، خەلقئارا مۇخبىرلار كۇلۇبىنىڭ رەئىسى شېرزود قۇدرەتخوجايېف بولسا، ئۇيغۇرلاردا ئىجاد قىلىش قۇدرىتىنىڭ بار ئىكەنلىكىنى، ھەتتا چىڭگىزخان دەۋرىدە پۈتكۈل كاتىپلىق خىزمەتلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ بولغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر يېزىقىنى ئىشلەتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ يەنە تۈركىي خەلقلەر ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزبەكلەرگە تىلى، ئۆرپ-ئادەتلىرى، ھەتتا مىللىي تائاملىرى تەرىپىدىن ئەڭ يېقىن خەلق ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. كۆرگەزمىنىڭ باش تەشكىلاتچىلىرىدىن بىرى، ئاكادېمىك لېكىم ئىبراھىموۋ ئەپەندى كۆرگەزمىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى.
ئۆزبەكىستاندىكى ئىنستىتۇتتا ھەممە مىللەتتىن كېلىپ ئوقۇيتتى. قازاقىستان بولسۇن، قىرغىزىستان بولسۇن، تۈركمەنىستان بولسۇن، باشقا مىللەتلەردىن پەقەت تاشكەنتتە ئوقۇيتتى. ئۆزبەكىستاندا ئەڭ چوڭ ئىنستىتۇت تاشكەنت ئىدى. مانا شۇ بالىلارنىڭ كۆپىسى ھەممە ياققا كەتكەن. شۇ بالىلارنىڭ ئارمىنى تاشكەنتتىمۇ بىر كۆرگەزمە قىلساق دېگەن. مەن بۇ يەردە مەن خۇرسەن بولدۇم بىز قىلىۋاتىمىز بۇ نەرسىنى لېكىن مانا بۇ بۇ بىرىنچى قېتىم مەن بىر ئۇيغۇر رەسساملارنى يىغىپ مانا بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ پايتەختىدە شۇ كۆرگەزمە قىلاي دېگەن ئارمىنىم بار ئىدى شۇنى قىلىۋاتىمىز بىزنىڭ مانا ئۆزبەكىستان ۋەتىنىمىزدە ھەممىسى مانا شۇ يەردە ئوقۇپ تەربىيە ئېلىپ ناھايىتى خۇشال ئۆزبەكىستانمۇ خۇددى قازاقىستانغا ئوخشاش كۆپ مىللەتلىك دۆلەت. كېيىنكى ۋاقىتلاردا مەملىكەت پىرېزىدېنتى شاۋكەت مىرزىيېۋنىڭ باشقىمۇ مىللەتلەرگە بولغان غەمخورلۇقىنى كۈچەيتىپ، بولۇپمۇ مىللىي مەدەنىيەت مەركەزلىرىنىڭ پائالىيىتىگە ئالاھىدە دىققەت بۆلۈۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. ئۆزبەكىستان گۈزەل سەنئەت ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى، ئاكادېمىك، ئۆزبەكىستان خەلق رەسسامى ئەكمەل نۇر مۇنداق دېدى. ئۆزبېكىستان كۆپ مىللەتلى دۆلەت. بىزدە بىر يۈز ئوتتۇزدىن ئارتۇق مىللەتلەر ياشاپ. ئۆزبېكىستان كۆپ مىللەتلىك دۆلەت. بىزدە يۈز ئوتتۇزدىن ئوشۇق مىللەت ياشاپ ئىجاد قىلىدۇ. شۇلارنىڭ ئەڭ چوڭ، بىز بىلەن يىلتىزى بىر بولغىنى ئۇيغۇر خەلقى بولىدۇ. بىز بىر يىلتىزنىڭ ھەر خىل شاخلىرىدۇر. ئەزەلدىن تارىخىمىز، ئاتا بوۋىلىرىمىز بىر. نېمە ئۈچۈن؟ ئومۇمەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆزبەكىستاندا ياشاپ، ئىستىقامەت قىلىشى بىز ئۈچۈن پەخىر. ئۆزبەكىستاندا ئۇلارنىڭ كۆپلىگەن ئىقتىدارلىق سەنئەتكارلىرى بار. مانا رەسساملىرىمىز ئارىسىدا ئاكادېمىكلار بار. ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆزبەكىستان تەسۋىرىي سەنئىتىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ئۈلۈش قوشماقتا. قازاقىستانلىق ئاتاقلىق رەسسام مەرھۇم رۇسلان يۈسۈپوۋنىڭ رەپىقىسى. پېشقەدەم ئۇستاز گۈلناز يۈسۈپوۋا خانىم مۇنداق دېدى.
مەن يۈسۈپوۋا گۈلناز. مەن ئالمۇتلۇق رەسسام، تاشكەنتتە ئوقۇغان مەرھۇم رۇسلان يۈسۈپوۋنىڭ ئايالىمەن. بۈگۈن مۇشۇ كۆرگەزمىگە مۇشۇ رۇسلاننىڭكى ئىككى ئەسىرىنى ئەكەلدىم. ناھايىتى خۇرسەنمەن.
ئىگىلىشىمىزچە، ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان مەملىكەتلەرنىڭ يەنە بىرى قىرغىزىستاندۇر. كېيىنكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئاتمىش مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر ياشايدىغان قىرغىزىستاندا ئىتتىپاق جەمئىيىتى ۋە ئىتتىپاق گېزىتى مەۋجۇت بولۇپ، ئۇلار ئۇيغۇر تىلىنى ساقلاشتا، مەدەنىيىتىنى راۋاجلاندۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىماقتا. مەملىكەتتىكى ئۇيغۇر تەسۋىرىي سەنئىتىنىڭ تەرەققىياتىغا سالماقلىق تۆھپە قوشۇۋاتقان رەسساملارنىڭ بىرى، قىرغىزىستاننىڭ خەلق رەسسامى سابىت باباجانوف مەزكۇر كۆرگەزمىگە كېلىپ قاتناشتى. سابىت باباجانوف ئەپەندى كۆرگەزمىدىن ئالغان تەسىراتىنى مۇنداق دەپ ئىزھار قىلدى.
رەسساملار ئۈچۈن چوڭ خۇشاللىق بولدى. مەن بولسام بىشكەكتە تۇرىمەن، قىرغىزىستاندا ياشاپ. مەن كۆپىنچە ئۇيغۇرلار توغرىلىق كىتابلارنى، ئالبوملارنى چىقىرىپ تۇرىمەن. ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى ئالمىتىدا باشلاق چوڭ كۆرگەزمە بولغان ئۇيغۇرلارنى، ئەمدى مانا يىگىرمە ئىككى يىل ئۆتۈپ كېتىپتۇ، ھازىر بۇ يەردە تاشكەنتتە ئۆزگىرىۋالغان، شۇنىڭغا شۇنچىلىك خۇشال. بۇ يەرگە كەلگىنىمگە. مەن خۇرسەن. مەن ئەمدى چىڭگىز ئايتماتوف توغرىلىق كۆپ ئىشلەتتىم. شۇ چىڭگىز ئايتماتوفنىڭ ئەسەرلىرىنى چىقارغان نارىسوۋات ئايتماتوف دەپ كىتاب چىقارغاندا ئاكادېمىيە نېمە قىلدى. ئەمدى بۇنىڭ بىلەن پەخىرلىنىپ مەن ھازىرقى بۇ زاماندا بىز رەسسام بولۇش ئۈچۈن بىز ھەممە تەرەپتىن تەرەققىي تېپىشىمىز كېرەك. كۆپىنچە بىزنىڭ ياشلىرىمىز ئۆسۈپ كېتىپتۇ ھازىر رەسىملىرىنى كۆردۈم ئامېرىكىدىن كەلگەن، گېرمانىيەدىن كەلگەن بىزنىڭ رەسساملىرىمىز كۈچلۈك. ئېچىلىش مۇراسىمى داۋامىدا ئۇيغۇر مىللىي ساز نەغمىلىرى ئىجرا قىلىندى. كۆرگەزمىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىنى يەكۈنلىگەن رىياسەتچىلەر تۈركىي دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ زامانىۋى تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قەدىمىي يادىكارلىقلىرىنىڭ جاھان مەدەنىيىتىگە چوڭ ھەسسە قوشقانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەپ كەلگەنلىكىنى ئەسلەتتى. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
پولشالىق يازغۇچى سىلۋىيە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ كىشىلەرنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ، بىزنىڭ مەسىلىلىرىمىز ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشىمىزغا سەۋەب بولالمايدۇ، دېگەن. شەرقىي ياۋروپا دۆلىتى بولغان پولشادا يازغۇچى سىلۋىياغا ئوخشاش ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلار بارغانچە كۆپىيىۋاتقانلىقى مەلۇم. توققۇزىنچى ئاينىڭ ئاخىرى پولشانىڭ ۋارشاۋا شەھىرىدە زىيارەتتە بولغان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ئۆزىنىڭ ئىككى كۈنلۈك زىيارىتىدە پولشادىكى بىر قىسىم سىياسىي ئەربابلار، ۋە مۇتەخەسسىسلەر بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتى ھەققىدە مۇھىم سۆھبەتلەردە بولغان. تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر.
يىگىرمە سەككىز، يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر كۈنلىرى پولشا پايتەختى ۋارشاۋادا زىيارەتتە بولغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى روشەن ئابباس خانىمنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۇنىڭ پولشادىكى ئىككى كۈنلۈك زىيارىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى شەرقىي ياۋروپا ئەللىرىگە ئىچكىرىلەپ تونۇتۇشنىڭ دەسلەپكى قەدىمى بولغان.
بۇ پولشادىكى ئىككى كۈنلۈك زىيارەت ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى شەرقىي ياۋروپاغا تونۇتۇشنىڭكى بىر باشلىنىشى بولسا دېگەن ئۈمىدتىمەن. ئۇ خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتىنىڭ ۋارشاۋادىكى مەسئۇلى ياسون ۋورلېتكى، ۋارشاۋا ئاقىللار ئامبىرىنىڭ خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى كاتېرىنا پروچازكوۋا بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە سۆھبەت ئېلىپ بېرىشتىن ئىلگىرى پولشا ئېپىسكوپلار كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن كاتىپى ياروسلاۋ مروچېۋسكىي بىلەن تېخىمۇ ئەھمىيەتلىك بىر ئۇچرىشىش ئېلىپ بارغان. سۆھبەتتە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى دىنغا قارشى ئۇرۇش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى ئاساسىي تېما بولغان.
دوكتور ياروسلاۋ مىراچېۋسكىي ئەپەندى بىلەن ئۇچراشقىنىمىزدا شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى دىنغا قارشى ئۇرۇش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىۋاتقانلىق مىساللىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ سۆزلىگىنىمىزدە بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە بالىلىرى دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇملارنى بايان قىلغاندا بۇ ئادەمنىڭكى غەزەپتىن چىرايلىرى ئۆڭۈپ تىترەپ كەتتى. يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر چېخىيەدىكى سىنىپسىز ئاقىللار ئامبىرى بىلەن ۋارشاۋادىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭ بىرلىشىپ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن نىكاھ ناملىق فىلىم كۆرسىتىلگەن. فىلىمدىن كېيىن سۆھبەت ئېلىپ بېرىلغان. بۇ سۆھبەتكە ۋارشاۋا ئۇنىۋېرسىتېتى خىتايشۇناسلىق فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى ۋىلودەك سياسيۇرا ئەپەندىمۇ قاتناشقان. ئۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى پولشادا تېخىمۇ كەڭ تونۇتۇش زۆرۈرىيىتى بارلىقىنى تىلغا ئالدى. ۋىلودەك سياسيۇرا مۇنداق دېدى، نۇرغۇنلىغان ياشلارنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى بىلىش ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ۋەيران قىلىنىشى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بۇ فىلىمنى كۆرۈشكە ھەمدە ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى بۇ سۆھبەتنى ئاڭلاشقا كەلگەنلىكىدىن كۆپ مەمنۇن بولدۇم. سۆھبىتىمىزنىڭ ئۇلارنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتلارغا ئېرىشتۈرۈشىگە ۋەسىلە بولۇشىغا تىلەكداشمەن. دەرۋەقە پولشادا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى يېتەرلىك دەرىجىدە تەشۋىق قىلىنمىدى. مەتبۇئاتلاردا ئاندا ساندا كۆرۈنۈپ قالىدىغان خەۋەرلەردىن باشقا نەرسە يوق. مەن بۇ ساھەدە قىلىدىغان ئىشلارنىڭ ناھايىتى كۆپلۈكىنى ھېس قىلىپ تۇرۇپتىمەن. سەنئەتلىك ۋاسىتىلەر بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تونۇتۇش تەشۋىقاتنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللىرىدىن بىرى دەپ قارايمەن. پولشادا ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى تەشۋىقاتقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش زۆرۈر ئىكەن. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ سۆھبەتكە خىتاي رېژىمى بىزنى قاماللاپ تۇرماقتا ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى پولشالىق داڭلىق يازغۇچى سىلۋىيا سۇبكوۋسكامۇ قاتناشقان. ئۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى، بىزنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلار دۇچ كېلىۋاتقان پاجىئەلىك ۋەزىيەت توغرىسىدا ئۇنچە كۆپ مەلۇماتىمىز يوق. پولشادىلا ئەمەس، ياۋروپادىمۇ، ھەتتا پۈتۈن دۇنيادا ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى تونۇش ئۇنچە كەڭرى ئەمەس. ئەلۋەتتە، مەن پۈتۈن دۇنياغا ۋاكالىتەن سۆز قىلالمايمەن. مەن پولشانى ۋە پولشا جەمئىيىتىنى نەزەردە تۇتۇپ سۆزلىسەم، ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مەتبۇئاتلىرىمىزدا، رادىيو، تېلېۋىزىيەلىرىمىزدە ئايدا ياكى بىر قانچە ئايدا بىرەر قېتىم قىسقا خەۋەر ياكى ماقالە ئېلان قىلىنسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرلارنى مۇھىم بىر تېما سۈپىتىدە تونۇتىدىغان ۋە كۈنتەرتىپتە تۇتۇپ تۇرىدىغان ئىش يوق. بۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسى، پولشادا كىشىلەرنىڭ دىققەت نەزىرىدە مەۋجۇت ئەمەس. بۇنىڭ سەۋەبىنى بەلكىم چۈشىنىمەن دەپ ئويلايمەن. بىزنىڭ دۆلىتىمىزنىڭ يېتەرلىك دەرىجىدە ئىچكى مەسىلىمىز بار. بولۇپمۇ رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى، ئۇكرائىنادىكى پاجىئەلەر كىشىلەرنىڭ دىققەت نەزىرىنى چۇلغىۋالغان ئاساسلىق مەسىلىدۇر. ئەمما ئىچكى مەسىلىمىز ۋە ئۇكرائىنا مەسىلىسى بىزنىڭ يۈز بېرىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا سەل قارىشىمىزغا سەۋەب بولالمايدۇ.

روشەن ئابباس خانىم سۆزىدە يەنە بۇ قېتىمقى پولشا زىيارىتىدىن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنىڭ تەشۋىقاتىنى شەرقىي ياۋروپادا ھەسسىلەپ كۈچەيتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى يەنە بىر قېتىم ھېس قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى ۋە بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختالدى.
بۇ قېتىمقى پولشا سەپىرىدىن مەن شۇنى ھېس قىلدىمكى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى شەرقىي ياۋروپادا ئانچە تونۇش بىر مەسىلە ئەمەسكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭكى يېرىمى دېگۈدەك شەرقىي ياۋروپاغا جايلاشقان. ئۇلارنىڭ ئاۋازى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭكى قارارلىرىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئاۋازلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق بۇ مەسىلە تازا كەڭ تارقالمىغانكەن، بۇ بىزنىڭ شەرقىي ياۋروپادىكى تەشۋىقاتىمىزنى ۋە خىزمەتلىرىمىزنى ھەسسىلەپ كۈچەيتىشىمىزنىڭكى زۆرۈرلۈكىنى بىلدۈرىدۇ.

خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلغانلىقىنى ئەيىبلىگەن. نامايىش ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. ئىشغالچى قىزىل چىن، تۈركىستاندان دېفول. بىرىنچى ئۆكتەبىر يەكشەنبە كۈنى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزۈپ، خىتاي كومپارتىيەسى ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنى ئىشغال قىلغانلىقىنى ئەيىبلىدى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بۇ نامايىش ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش پائالىيىتىگە ئەر ئايال ۋە ئۆسمۈرلەر بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى نامايىشچىلار قاتتىق يامغۇرغا پەرۋا قىلماستىن قوللىرىدا ئاي يۇلتۇزلۇق شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرگەن ھالدا ياشىسۇن مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان ئىشغالچى خىتاي، شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كەت دېگەنگە ئوخشاش شوئارلار توۋلاپ نامايىشنى داۋام قىلدى. ئىشغالچى قىزىل چىن، تۈركىستاندان دېفول! ياشاسىن باغىمسىز دوغۇ تۈركىستان! بەزى نامايىشچىلار نارازىلىقنى ئىپادىلەپ خىتاي بايرىقىنى كۆيدۈردى ۋە يەرگە ئېتىپ دەسسەپ چەيلىدى. نامايىش جەريانىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا نامايىشچىلارغا ۋاكالىتەن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆز قىلىپ بۇنىڭدىن يەتمىش تۆت يىل ئىلگىرى شەرقىي تۈركىستان خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىندى لېكىن شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئىشغالىيەتكە باش ئەگمەستىن توختىماي كۆرەش قىلىپ كېلىۋاتىدۇ دەپ تەكىتلىدى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆزىدە بۇ قېتىمقى نامايىشنىڭ مەقسىتى ۋە ئەھمىيىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. بۈتۈن ئۈلكەلەرىن دوغۇ تۈركىستانى چىن تارافىندان ئىشغال ئەدىلمىش بىر توپراق پارچاسى. بىز خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بارلىق دۆلەتلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاي تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان زېمىن سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىشىنى ۋە قانۇنلۇق يوللار بىلەن ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇستەقىللىق كۈرىشىمىزنى قوللىشىنى تەلەپ قىلىمىز ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا يەنە مەركىزى ئىستانبۇلدىكى قازاقلارنىڭ جەمئىيىتى بولغان خوجا ئەھمەد يەسەۋى ئىلىم ۋە ئىرپان ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى ئىلياس ئاكا

بۇنىڭدىن يەتمىش تۆت يىل ئىلگىرى يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى قىزىل خىتاي شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنى ئىشغال قىلىۋالدى بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنىنى بىز ئىنسانىيەتكە قارشى سادىر قىلىنغان جىنايەت ۋە ئىشغالىيەت كۈنى دەپ خاتىرىلەيمىز شۇنداقلا پۈتۈن ئىنسانلارغا خاتىرىلىتىمىز مۇشۇنداق ئەھۋالدا بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنىنى خىتاي دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇش يىلى دەپ تەبرىكلەۋاتقانلار بار. بىرىنچى ئۆكتەبىرنى خىتاينىڭ قۇرۇلۇش يىلى بايرىمى دەپ تەبرىكلىگەن ئىستانبۇل شەھىرى يۇقىرى مەمۇرىيىتىنى ئەيىبلەيمىز. نامايىشقا قاتناشقان لاگېر شاھىتى گۈلباھار جېلىلوۋا سۆز قىلىپ، بەش يىلدىن بۇيان خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ئالدىغا كېلىپ، مېنى نېمە ئۈچۈن تۈرمىگە قامىدىڭ دەپ سوئال سوراۋاتىمەن. ئەمما جاۋاب بەرمەيدۇ. تۈرمىدە كۆز ئالدىمدا باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان، ئورگانلىرى ئوغرىلانغان، ئىسكەنجە بىلەن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقى ئۈچۈن ۋارقىرايمەن. ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش جەمئىيىتى رەئىسى نۇرمۇھەممەت تۈركىستانى ئىنگلىزچە سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ بۇ ئىشغالىيىتىگە ھەر ۋاقىت قارشى تۇرىدىغانلىقىنى،